ລາຍການເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງ
ລາຍການນີ້ຈະພາທ່ານຜ່ອນຄາຍອາລົມ ຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ວຍຮອຍຍິ້ມ ແລະ ສຽງຫົວ ຈາກເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຊິເປັນນິທານພື້ນເມືອງ ນິທານຄະຕິ ເລື່ອງຕະຫຼົກ ແລະ ເລື່ອງແປກໆທົ່ວໂລກ ຕໍ່ໄປ ນີ້ ເຊີນທ່ານພົບກັບສອງໜຸ່ມອາລົມດີ CRI ໃນລາຍການເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງ
ທຳດີໄວ້ໃຜບໍ່ຍໍກໍຕາມຊ່າງ ທຳຊົ່ວນັ້ນໃຜຊິຍ້ອງກໍຢ່າທຳ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ແລະ ມິດລາຍການຮັກແພງທຸກໆທ່ານ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການເລື່ອງລາວເບົາສ ະໝອງ ທາງວິທະຍຸສາກົນແຫ່ງປະເທດຈີນ CRI FM 93 ເມກາເຮີດ ເຊິ່ງລາຍການນີ້ແມ່ນເປັນລາຍການໃໝ່ຂອງ CRI ເນາະ ແມ່ນແຫຼະ ເປັນລາຍການໃໝ່ທີ່ຈະນຳເອົາເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ບໍ່ວ່າຊິເປັ ນນິທານພື້ນເມືອງຈີນ ລາວ ແລະກະປະເທດຕ່າງໆ ພ້ອມດ້ວຍນິທານຕະຫຼົກ ນິທານຄະຕິ ແລະກະເລື່ອງລາວແປກໆ ມາຜ່ອນຄາຍອາລົມ ເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ມີຮອຍຍິ້ມເລັກໆນ້ອຍໆ ພໍໄດ້ເບົາສະໝອງ ແມ່ນບໍ່ສົມ ແພງ ແມ່ນແລ້ວ ຄົນເຮົາແຕ່ລະມື້ກໍບໍ່ຮູ້ວ່າຄິດນຳຫຍັງແດ່ ແມ່ນລະ ຄິດນຳຄອບຄົວ ເຮັດແນວໃດຊິມີຢູ່ມີກິນ ອັນນີ້ສຳຄັນ ແມ່ນແຫຼະ ເຮັດແນວໃດຄອບຄົວຈຶ່ງຈະມີຄວາມອົບອຸ່ນ ມີຄວາມສຸກ ຄິດນຳວຽກນຳງານ ເ ຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະປະສົບຜົນສຳເລັດ ເຮັດແນວໃດຊິມີເງິນມີຄຳ ມີເຮືອນຫຼັງໃຫຍ່ ລົດຄັນງາມໆ ບໍ່ຄິດຫຼາຍກໍຄິດນ້ອຍເນາະ ແນ່ນອນ ແນ່ນອນ ຜູ້ໃດກໍຢາກມີເຮືອນຫຼັງໃຫຍ່ໆ ລົດຄັນງາມໆນີ້ ແມ່ນແລ້ວ ສົມແພງ ກໍຄືກັນ ແມ່ນ ອ້າ ຜູ້ບໍ່ມີກໍຄິດຢາກມີນຳບ້ານນຳເມືອງເພິ່ນແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແຫຼະ ເອີ ຜູ້ມີແລ້ວກໍບໍ່ມີເມື່ອພໍຈັກເທື່ອ ອື ມີແລ້ວກໍຢາກມີອີກ ມີຫຼາຍເທົ່າໃດກໍຍັງບໍ່ພໍ ອືມ ຄິດໄປຫຼາຍມັນກະເຈັບສະໝອງເນາະ ເຈົ້າ ແຕ່ວ່າ ກໍຫ້າມບໍ່ໄດ້ດອກຄົນເຮົາ ກໍແຕ່ລະຄົນມີສິດທີ່ຈະຄິດ ແຕ່ວ່າຄິດແລ້ວກໍຕ້ອງລົງມືເຮັດ ລົງມືທຳໃຫ້ມັນປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃຫ້ປະສົບຜົນເປັນຈິງ ບໍ່ແມ່ນຊິຄິດລ້າ ຄິດລ້າ ຄິດຊື່ໆນີ້ກໍບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດ ແຕ່ກໍຕ້ອງເຮັດ ໃນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດລະບຽບກົດໝາຍບ້ານເມືອງ ອືມ ແມ່ນແລ້ວວິໄລພອນ ຄັນເຮັດໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກໍບໍ່ເປັນສຸກ ກິນກໍກິນບໍ່ແຊບ ນອນກໍນອນບໍ່ຫຼັບ ຢ້ານເພິ່ນຈັບໄດ້ໄລ່ທັນແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແທ້ແມ່ນວ່າ ເອົາ ເ ລີ່ມຕົ້ນໃນລາຍການມື້ນີ້ກະທັກທາຍສະບາຍດີກັບທ່ານຜູ້ຟັງຍືດຍາວເຕີບແລ້ວ ກ່ອນຈະມາຟັງເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງນີ້ ພວກເຮົາມາຟັງເພງມ່ວນໆກ່ອນຈັກສອງເພງດີບໍ່ ອືມ ດີຄືກັນ ຈະໃຫ້ທ່ານຟັງເພງຈີ ນໜຶ່ງເພງ ແລະ ເພງລາວໜຶ່ງເພງ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງຄ່ອຍມາຟັງເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງຈາກທາງລາຍການພວກເຮົາ

ສົມແພງ ຮະ ອ້າຍຊິພາໄປກິນອາຫານແຊບໆ ໄປບໍ່ ບໍ່ ໄປຫຼິ້ນເທັກໄປບໍ່ ບໍ່ ຄັນຊັ້ນໄປທ່ຽວຕ່າງປະເທດໄປບໍ່ ອ້າຍຊິຊື້ປີ້ຍົນໃຫ້ ບໍ່ ໄປໃສກໍບໍ່ໄປ ນ້ອງຢາກເຮັດຫຍັງຊັ້ນນະ ຟັງ FM 93 MHz

ທ່ານພວມຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງທາງ CRI FM 93 MHz
ສອງເພງມ່ວນໆຜ່ານໄປ ກໍຄິດວ່າຄົງຈະຜ່ອນຄາຍອາລົມໃຫ້ທ່ານໄດ້ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ສຽງເພງສຽງລຳນີ້ກໍປຽບເໝືອນຢາວິເສດຂະໜານໜຶ່ງ ແມ່ນບໍ່ສົມແພງ ແມ່ນແລ້ວ ເອີ ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົານີ້ລືມຄວາມອິດຄວ າມເມື່ອຍ ຖ້າວ່າເພງຫາກຖືກໃຈໄດ໋ລະ ແມ່ນແຫຼະ ຄັນເພງບໍ່ຖືກອົກຖືກໃຈນີ້ ບໍ່ຮູ້ວ່າຊິເປັນແນວໃດ ກໍຄົງຈະເມື່ອຍຕື່ມ ຄືວ່າຫັ້ນລະເນາະ ອືມ ຄົນເຮົາມັກບໍ່ຄືກັນ ນານາຈິດຕັງ ຖືກຕ້ອງ ແຕ່ແນວໃດກໍດີ ຄິດວ່າເ ພງຈາກທາງລາຍການພວກເຮົາຄົງຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງເມື່ອຍຕື່ມອີກ ເອີ ແມ່ນແລ້ວ ບັດນີ້ມາເລົ່າເລື່ອງເບົາສະໝອງເລື່ອງທຳອິດທຳອອກກ່ອນດີບໍ່ ເອົາ ດີ ຫຼາຍທ່ານກໍຄົງຈະຖ້າຟັງຢູ່ ແມ່ນ ກະບໍ່ແລະ ຢ່ າງໃດນີ້ຈະໃຫ້ທ່ານໄດ້ມາຟັງເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງເລື່ອງທຳອິດເລີຍ ເລື່ອງນີ້ມີຊື່ວ່າ ບໍ່ແມ່ນກ້າຫານ ອືມ ບໍ່ແມ່ນກ້າຫານ ແມ່ນແລ້ວ

ບ່າວໄພ່ລາຊະດອນນີ້ກໍຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ ແຕ່ມາວັນໜຶ່ງ ພະຍາອົງນີ້ກໍມີຄວາມຄິດຢາກຈະຊອກຫາຊາຍທີ່ກ້າຫານຊານໄຊ ເພື່ອຈະມາເປັນລູກເຂີຍ ເພື່ອວ່າຈະໄດ້ສືບທອດການປົກຄອງບ້ານປົກຄອງເມືອງແ ຫ່ງນີ້ ເພາະພະຍາອົງນີ້ນີ້ມີແຕ່ລູກສາວ ບໍ່ມີລູກຊາຍ ໂອ ມີແຕ່ລູກສາວ ບໍ່ມີລູກຊາຍ ກໍຍາກເນາະ ແມ່ນ ແລ້ວເດ ພະຍາອົງນັ້ນເພິ່ນເຮັດແນວໃດ ເພື່ອຊອກຫາຊາຍທີ່ກ້າຫານຊານໄຊ ພະຍາອົງນັ້ນນີ້ ເພິ່ນກໍໄດ້ສັ່ ງໃຫ້ເສນາອາມາດນີ້ໄປຕີຄ້ອງຮ້ອງປ່າວ ເພື່ອວ່າຈະໃຫ້ຊາຍສະກັນທັງໝົດນີ້ເຂົ້າໄປໃນພະລາຊະວັງ ອ່າ ພະລາຊະວັງທີ່ມີໜອງນ້ຳຂະໜາດໃຫຍ່ ຊຶ່ງຢູ່ໃນໜອງນ້ຳນັ້ນ ແມ່ນເພິ່ນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເສນາອາມາດນີ້ ເອົາແຂ້ມາປ່ອຍໃສ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໂອ້ ລອງຄິດເບິ່ງວ່າມີແຂ້ຢູ່ເຕັມໜອງຊິເປັນແນວໃດ ອັນຕະລາຍຫຼາຍ
ແລະ ເມື່ອເຖິງເວລານີ້ ກໍມີຊາຍສະກັນຈາກທຸກສາລະທິດ ມາຢືນຢູ່ແຄມໜອງນ້ຳ ເພື່ອວ່າຈະຟັງພະຍາວ່າຈະສັ່ງໃຫ້ເຮັດຫຍັງ ແລ້ວພະຍາເພິ່ນກໍເວົ້າຂຶ້ນວ່າ ພວກເຈົ້າທັງຫຼາຍ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຕີຄ້ອງຮ້ອງປ່າ ວໃຫ້ພວກເຈົ້າມາມື້ນີ້ ກໍເພື່ອຢາກຈະຊອກຫາວ່າມີຜູ້ໃດທີ່ມີຄວາມກ້າຫານຊານໄຊ ຜັນຜ່າໜອງແຂ້ນີ້ຂ້າມໄປຟາກນັ້ນໄດ້ໂດຍປອດໄພ ຖ້າຜູ້ໃດຂ້າມໄປໄດ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຍົກລູກສາວໃຫ້ເປັນເມຍ ແລ້ວຍັງ ຈະຍົກເມືອງໃຫ້ປົກຄອງເຄິ່ງໜຶ່ງອີກ ພໍແຕ່ພະຍາເວົ້າສຸດຄວາມ ກໍມີຊາຍຄົນໜຶ່ງໂດດລົງໜອງນ້ຳທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍແຂ້ທີ່ກຳລັງກຽມຈະງາບທຸກໆຄົນທີ່ຈະໂດດລົງໄປໃນໜອງນ້ຳ ແຕ່ວ່າຊາຍຄົນນັ້ນໂດດລົງໄ ປຢ່າງໄວວາ ຈົນແຂ້ບໍ່ທັນໄດ້ຕັ້ງໂຕ ແລະ ແຂ້ກໍບໍ່ນຶກບໍ່ຝັນເລີຍວ່າຊິມີຄົນກ້າຫານໂດດລົງໜອງນ້ຳໄປໄວວາພໍປານນີ້ ສະແດງວ່າຊາຍຄົນນັ້ນກ້າຫານຫຼາຍເນາະ ແມ່ນ ຈົນແຂ້ນຶກບໍ່ເຖິງວ່າຊັ້ນຊະ ແມ່ນແລ້ວ ຊ າຍຄົນນັ້ນພໍແຕ່ໂດດລົງໜອງນ້ຳ ລາວກໍລອຍນ້ຳຢ່າງເອົາເປັນເອົາຕາຍ ບໍ່ຮູ້ວ່າລາວເອົາແຮງມາແຕ່ໃສ ແຂ້ນີ້ກໍບໍ່ແມ່ນທຳມະດາ ໄລ່ນຳຈົນສຸດຂີດ ພາຍໃຕ້ຄວາມຕື່ນຕົກໃຈຂອງຜູ້ຄົນທັງຫຼາຍທີ່ຢືນເບິ່ງຢູ່ແ ຄມຝັ່ງ ແຕ່ວ່າສຸດທ້າຍແຂ້ກໍບໍ່ສາມາດໄລ່ທັນຊາຍຄົນນັ້ນ ລາວຂຶ້ນຝັ່ງໄປດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ໂອຍ ຫັນໃຈກໍຊິບໍ່ຮອດທ້ອງ ອົກສັ່ນຂວັນຫາຍວ່າຊັ້ນຊະ ອືມ ທັງເມື່ອຍກັບປານນັ້ນ ເກືອບວ່າຊິເປັນລົມ ຜູ້ຄົນທັງຫຼາ ຍເຫັນເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ຕົບມືພືຜ້າ ສຽງດັງຊົມເຊີຍ ສຽງຊົມເຊີຍນີ້ດັງຟົດສະນັ່ນ ອາ ເພາະວ່າເຫັນວ່າຂ້າມໄປໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ເມື່ອເປັນສະນັ້ນ ພະຍາຈຶ່ງໄດ້ຮຽກໃຫ້ຊາຍຄົນນັ້ນເຂົ້າເຝົ້າ ແລະ ກໍເວົ້າວ່າ ເຈົ້າ ເກັ່ງຫຼາຍ ກ້າຫານຫຼາຍ ຄົນແນວນີ້ລະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການ ກະສັດຕັດແລ້ວບໍ່ຄືນຄຳ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຍົກລູກສາວໃຫ້ເຈົ້າ ພ້ອມທັງເມືອງອີກເຄິ່ງໜຶ່ງ ອາ ຂ້ານ້ອຍບໍ່ບັງອາດ ຂ້ານ້ອຍບໍ່ໄດ້ເປັນຄົນກ້າຫານຢ່າ ງທີ່ພະອົງຄິດ ຂ້ານ້ອຍບໍ່ບັງອາດທີ່ຈະເອົາສິ່ງທີ່ພະອົງມອບໃຫ້ໄດ້ເລີຍ ຂ້ານ້ອຍ ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງເວົ້າແບບນີ້ ຫຼືວ່າສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເອົາໃຫ້ນີ້ ມັນນ້ອຍເກີນໄປບໍ ຖ້າເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຍົກເມືອງ ທັງໝົດໃຫ້ເຈົ້າເລີຍ ເອີ ຄືວ່າ ຂ້ານ້ອຍ ຂ້ານ້ອຍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າແນວນັ້ນໃດ ຂ້ານ້ອຍບໍ່ຕ້ອງການຫຍັງຂ້ານ້ອຍ ອືມ ເຈົ້າເປັນຄົນຖ່ອມໂຕອີ່ຫຼີ ນອກຈາກເປັນຄົນກ້າຫານຊັນໄຊແລ້ວ ຍັງເປັນຄົນຖ່ອມໂຕ ບໍ່ໂ ລບມາກໂລພາ ຄົນແນວນີ້ລະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການ ນອກຈາກສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າມາແລ້ວ ເຈົ້າຕ້ອງການສິ່ງໃດອີກ ໃຫ້ເຈົ້າບອກມາເລີຍ ຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ໄດ້ທັງນັ້ນ ລູກສາວຂອງຂ້າພະເຈົ້າສາມຄົນກໍຈ ະຍົກໃຫ້ໝົດເລີຍ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ຂ້ານ້ອຍບໍ່ໄດ້ຕ້ອງການໃດ ຂ້ານ້ອຍບໍ່ບັງອາດ ຈະຍົກຫຍັງໃຫ້ເຈົ້າ ເຈົ້າກໍປະຕິເສດ ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ຮູ້ວ່າຊິຍົກສິ່ງໃດໃຫ້ເຈົ້າອີກແລ້ວ ໃຫ້ເຈົ້າບອກມາເບິ່ງດູວ່າ ເຈົ້າຕ້ອງການສິ່ງໃ ດແທ້ ອາ ຄືວ່າຂ້ານ້ອຍນີ້ບໍ່ຕ້ອງການສິ່ງໃດຕອບແທນ ຂ້ານ້ອຍພຽງຢາກຮູ້ວ່າ ຫືມ ເຈົ້າຢາກຮູ້ເລື່ອງຫຍັງ ບອກຂ້າພະເຈົ້າມາໄດ້ເລີຍ ເອີ ຄືວ່າຈັ່ງຊີ້ພະຍາ ແຕ່ວ່າພະຍານີ້ຕ້ອງຮັບປາກຂ້ານ້ອຍກ່ອນວ່າຈະບໍ່ ເອົາຜິດເອົາແມ່ນກັບຂ້ານ້ອຍໃດ
ບໍ່ມີບັນຫາ ຈະເອົາຜິດເອົາແມ່ນເຈົ້າແນວໃດ ໃນເມື່ອເຈົ້າເປັນຄົນກ້າຫານຂະໜາດນີ້ ແມ່ນແຕ່ແຂ້ກໍບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງເຈົ້າໄດ້ ເຈົ້າບອກມາເລີຍວ່າ ເຈົ້າຢາກຮູ້ຫຍັງ ເອີ ຄັນວ່າເປັນຈັ່ງຊັ້ນນີ້ ຂ້ານ້ອຍກໍຂໍ ບອກຕາມຕົງເລີຍວ່າ ຂ້ານ້ອຍນີ້ຢາກຮູ້ວ່າ ອັນວ່າງກີ້ນີ້ຫັ້ນ ແມ່ນໃຜມັນຊຸກຂ້ານ້ອຍລົງໜອງ ຈົນຂ້ານ້ອຍເກືອບເອົາຊີວິດບໍ່ລອດ ນຶກວ່າຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນມີຄວາມກ້າຫານ ໂດດລົງໜອງທີ່ມີແຂ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ອື ແຕ່ ທີ່ຈິງແລ້ວມັນມີຄົນຊຸກລາວລົງ ແມ່ນແລ້ວ ແມ່ນແລ້ວ ຄັນເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ກໍ ໂອ ບໍ່ຮູ້ວ່າຜູ້ໃດເນາະ ສົມແພງ ກໍຄົງຈະຢູ່ໃນສະພາບທີ່ ອາ ຄັນຊິເວົ້າແທ້ຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າວ່າຊັ້ນຊະ ກໍຄົງຈະລອຍນ້ຳຢ່າງ ເອົາເປັນເອົາຕາຍ ຄືວ່າຫັ້ນແຫຼະເນາະ ເພື່ອຈະເອົາຊີວິດລອດແມ່ນບໍສົມແພງ ອືມ ແມ່ນແລ້ວ ແນ່ນອນ ຖືວ່າໂຊກດີ ລາວຍັງເອົາຊີວິດລອດໄດ້ ບໍ່ຖືກແຂ້ກິນຄາໜອງ ອັນນີ້ລະ ເພິ່ນວ່າຄົນເຮົາເວລາໃດກໍຕ້ອງ ມີສະຕິລະວັງຕົວຢູ່ສະເໝີ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍອາດຈະພາດທ່າເສຍທີໄດ້ ແມ່ນບໍ່ ວິໄລພອນ ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ ການໃຊ້ຊີວິດແບບມີສະຕິນີ້ແມ່ນດີທີ່ສຸດ ບໍ່ວ່າຊິເປັນສະຕິໃນການໄປການມາ ການໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນ ສະຕິໃນ ການໃຊ້ການຈ່າຍເງິນຄຳກຳແກ້ວນີ້

ໂອ້ຍ ເມື່ອຍ ຄິດຫຍັງບໍ່ອອກ ເຈັບສະໝອງ ໂອ້ຍ ຂ້ອຍກໍເມື່ອຍຄືກັນ ຈັກຊິຄິດນຳຫຍັງຕໍ່ຫຍັງ ສະໝອງຊິແຕກແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຍັງຫຼາຍ ປັບຄື້ນມາທີ່ CRI FM 93 MHz ຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນສະໝອງຂອງທ່ານກັບລາຍ ການ ເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງ ລາຍການນີ້ຈະນຳເອົາເລື່ອງຕ່າງໆມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ບໍ່ວ່າຊິເປັນນິທານພື້ນເມືອງຈີນ ລາວ ເລື່ອງຕະຫຼົກ ເລື່ອງແປກ

ທ່ານພວມຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງ ທາງ CRI FM 93 MHz
ຟັງເພງຜ່ານໄປອີກຕື່ມ ບັດນີ້ກໍມາຟັງເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ ອ່າ ເປັນເລື່ອງທີ 2 ທີ່ມີຊື່ວ່າ ຄວາມຮູ້ສຶກໃນເວລາລົດໄຟແລ່ນຜ່ານ ແຕ່ກ່ອນນີ້ຢູ່ລາວນີ້ບໍ່ມີລົດໄຟໃດ໋ ສົມແພງ ເຈົ້າ ເອີ ຄວາມຈິງແລ້ວກໍມີຢູ່ຕັ້ງແ ຕ່ສະໄໝແຕ່ກີ້ ສະໄໝຕັ້ງແຕ່ພຸ້ນລະ ຫຼາຍ 10 ປີຜ່ານມາ ທີ່ ອ່າ ແຕ່ກ່ອນມີຝຣັ່ງທີ່ເຂົ້າມາລາວ ເພິ່ນ ອ່າ ໃຊ້ລົດໄຟຢູ່ທາງພາກໃຕ້ ເຈົ້າ ດຽວນີ້ຍັງໃຊ້ໄດ້ຢູ່ບໍ່ ດຽວນີ້ເປັນພຽງ ບ່ອນ ເອີ ເວົ້າງ່າຍໆວ່າເປັນປະຫວັດສາ ດ ເອີ ໄວ້ໃຫ້ຜູ້ຄົນໄປເບິ່ງໄປຊົມ ເປັນຮ່ອງຮອຍປະຫວັດສາດທີ່ເຫຼືອໄວ້ ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ແຕ່ກ່ອນເພິ່ນອາໄສວ່າແກ່ກຳປັ່ນ ອ່າ ແກ່ກຳປັ່ນມາ ມາລາວ ອ່າ ແຕ່ວ່າຢູ່ລາວປັດຈຸບັນນີ້ມີລົດໄຟ ມີລົດໄຟແລ້ວ ອືມ ຢູ່ແຖວ ໃດ ຢູ່ແຖວທ່ານາແລ້ງ ໃກ້ໆກັບຂົວມິດຕະພາບ ໂອ້ ເຈົ້າໆ ອ່າ ເຖິງວ່າທາງຈະຍັງບໍ່ທັນຍາວ ແຕ່ກໍຖືວ່າເປັນບາດກ້າວທີ່ດີ ພີ່ນ້ອງທາງທ່ານາແລ້ງກໍຄົງຈະຮູ້ຈັກດີ ແຕ່ກໍບໍ່ຮູ້ວ່າເພິ່ນຮູ້ສຶກແນວໃດເວລາລົດໄຟແ ລ່ນຜ່ານນີ້ ຊິເປັນຄືກັບເລື່ອງທີ່ພວກເຮົາຈະເລົ່າຕໍ່ໄປນີ້ຫຼືບໍ່ ເອົາ ຈະໃຫ້ສົມແພງເລົ່າລອງເບິ່ງວ່າເລື່ອງນີ້ມັນເປັນຄືແນວໃດກັນແທ້ ອືມ ເລື່ອງນີ້ມີຢູ່ວ່າ ມີແມ່ຍິງຄົນໜຶ່ງໂທຫາວິສະວະກອນກໍ່ສ້າງທາງລົດໄ ຟ ແລ້ວລາວຈົ່ມວ່າ ເມື່ອມີລົດໄຟແລ່ນຜ່ານ ຕຽງນອນຂອງຂ້ອຍກໍໄກວໄປໄກວມາ ຂ້ອຍນອນບໍ່ໄດ້ ວິສະວະກອນກໍເລີຍເວົ້າວ່າ ໂອ້ຍ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ດອກ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້ານີ້ໄປເບິ່ງດູວ່າມັນເປັນແນວໃດກັນແທ້ ເມື່ອວິສະວະກອນໄປຮອດເຮືອນ ຍິງຄົນນັ້ນກໍບອກໃຫ້ລາວຂຶ້ນໄປນອນເທິງຕຽງ ເພື່ອສຳຜັດຄວາມຮູ້ສຶກໃນເວລາລົດໄຟແລ່ນຜ່ານ ແຕ່ບໍ່ຄາດຄິດເລີຍວ່າ ພໍແຕ່ວິສະວະກອນຄົນນັ້ນນອນລົງຕຽງ ຜົວຂອງຍິ ງຄົນນັ້ນກໍມາຮອດເຮືອນພໍດີ ໂອ້ຍ ຕາຍຄັກໆ ແມ່ນແລ້ວ ເມື່ອຜົວຂອງຍິງຄົນນັ້ນເຫັນຊາຍແປກໜ້ານອນຢູ່ເທິງຕຽງຂອງຕົນ ກໍເກີດໂມໂຫຢ່າງແຮງ ປັດຕິໂທ ເຈົ້າບັງອາດມານອນຢູ່ຕຽງຂ້ອຍເວລາຂ້ອຍບໍ່ຢູ່ ເຈົ້າເປັນຊາຍຊູ້ກັບເມຍຂ້ອຍ ຢາກຕາຍແມ່ນບໍ່ ເອີຍ ຟັງຂ້ອຍກ່ອນ ບໍ່ແມ່ນແນວນັ້ນໃດ໋ ເຈົ້າເຂົ້າໃຈຜິດແລ້ວ ມັນບໍ່ແມ່ນດັ່ງທີ່ເຈົ້າຄິດໃດ໋

ສົມແພງຄິດວ່າພວກຂອງຍິງຄົນນັ້ນຈະເຊື່ອຄຳເວົ້າຂອງວິສະວະກອນນັ້ນ ຫຼື ບໍ່ ອືມ ຖ້າວ່າແມ່ນສົມແພງກໍຄົງຈະບໍ່ເຊື່ອ ອືມ ຜູ້ຟັງເດຄິດວ່າແນວໃດ ກໍຄົງຈະບໍ່ມີຜູ້ໃດຄິດດອກເນາະ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ທີ່ຈະເຊື່ອ ຄົນເ ຮົາບາງເທື່ອເວົ້າຄວາມຈິງແຕ່ບໍ່ມີໃຜເຊື່ອ ແມ່ນແຫຼະ ເພາະຟັງແລ້ວມັນຄືວ່າເປັນເລື່ອງຂີ້ຕົວະ ແຕ່ບາງເທື່ອເວົ້າຂີ້ຕົວະພັດມີຫຼາຍຄົນເຊື່ອ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນ ນີ້ແຫຼະເພິ່ນວ່າ ບາງຄັ້ງຖ້າວ່າຕົວະແລ້ວເຮັດໃ ຫ້ສະຖານະການມັນດີຂຶ້ນ ກໍຖືວ່າເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າ ເຈົ້າ ຊອກຫາທາງອອກທີ່ດີ ອື ແຕ່ກໍຕ້ອງເບິ່ງຕາມສະຖານະການເນາະ ກໍບໍ່ແມ່ນວ່າຊິຕົວະເລື້ອຍໆ ຕົວະທຸກເລື່ອງ ອັນນັ້ນກໍແມ່ນບໍ່ຄັກປ ານໃດ ແມ່ນແລ້ວ ກໍເປັນຄົນບໍ່ດີລະ ແມ່ນລະ ບັດນີ້ກໍມາຟັງເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ ມາເວົ້າເລື່ອງບ່ວງຈັກໜ້ອຍໜຶ່ງເນາະສົມແພງ ອືມ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເວົ້າເລື່ອງບ່ວງວິໄລພອນ ອ້າວ ເວົ້າເລື່ອງບ່ວງກໍເພາະ ວ່າເລື່ອງທີ່ຈະເລົ່າຕໍ່ໄປນີ້ມັນກ່ຽວກັບບ່ວງ ພາສາຈີນນີ້ບ່ວງແນວໃດສົມແພງ ອືມ ບ່ວງພາສາຈີນເວົ້າວ່າ ເສົາ ຫຼື ເສົາ ຫຼືວ່າເວົ້າແບບສຸພາບຮຽບຮ້ອຍແມ່ນ ທາງສື ທາງສື ແມ່ນແລ້ວ ໂອ້ ຄັນຊິເວົ້າເລື່ອງບ່ວງ ນີ້ກໍມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງເດເນາະ ອືມ ແມ່ນລະ ເອີ ໃຊ້ຊົດແກງບໍ ຕັກອາຫານຕ່າງໆບໍ ຈັ່ງຊີ້ ຄັນວ່າບໍ່ມີບ່ວງນີ້ກິນອາຫານມັນກໍຍາກເດ້ ເຈົ້າ ໂດຍສະເພາະອາຫານປະເພດທີ່ເປັນນ້ຳເນາະ ອືມ ບາງຄົນນີ້ມີຮ ອດບ່ວງມືຖືພຸ້ນໃດ໋ສົມແພງ ອາ ບ່ວງມືຖື ອືມ ເວົ້າໂພດຕິບໍ ບ່ວງແນວໃດບ່ວງມືຖື ເອີ ກະບ່ວງທຳມະດານີ້ແຫຼະ ແຕ່ວ່າບາງຄົນນີ້ເພິ່ນເອົາຕິດໂຕໄປນຳ ເວລາໄປງານຕ່າງໆນະ ເພິ່ນມັກສະອາດເດ້ ຢ້ານຕິດພ ະຍາດນຳໝູ່ຊີ້ນະ ອືມ ເອີ ບ່ວງເພິ່ນກໍເອົາໄປແຕ່ເຮືອນໄປລະ ອັນນັ້ນແຫຼະເພິ່ນເອີ້ນວ່າບ່ວງມືຖື ປານນັ້ນພຸ້ນວະ ອື ປົກກະຕິຊິມີຄົນເອົາແທ້ເວົ້າປານນັ້ນ ຫຼືວ່າວິໄລພອນເຄີຍເຮັດແນວນັ້ນວະ ໂອ້ຍ ກໍບໍ່ປານນັ້ນ ດອກ ອາ ກໍເຄີຍເຫັນແຕ່ຜູ້ອື່ນເຮັດ ເອົາ ມາຟັງເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງຕໍ່ດີກວ່າເນາະ ອືມ ເລື່ອງນີ້ກໍຄືໄດ້ເວົ້າໄປແລ້ວ ມີຊື່ວ່າ ບ່ວງ ຫຼືພາສາຈີນເວົ້າວ່າ ເສົາ

ບໍ່ພໍຄາວ ຟູຢວນກໍເອົາແກງມາໃຫ້ ຟູຢວນກໍແມ່ນຜູ້ບໍລິການແມ່ນບໍ່ສົມແພງ ອືມ ແມ່ນແລ້ວ ເອີ ພາສາຈີນເວົ້າວ່າ ຟູຢວນ ອືມ ອືມ ແມ່ນແລ້ວ ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ ແລ້ວເປັນແນວໃດຕໍ່ ກໍພໍແຕ່ຜູ້ບໍລິການຍ່າງໄປບຶດໜຶ່ງ ທ້າວ ແມັກກໍຮ້ອງຂຶ້ນວ່າ ໂອ້ຍ ຂໍໂທດ ແກງນີ້ຂ້ອຍກິນບໍ່ໄດ້ ວ່າຊັ້ນ ອືມ ຜູ້ບໍລິການກໍງົງຄືກັນ ເມື່ອໄດ້ຍິນກໍຄິດວ່າມີຫຍັງບໍ່ ບໍ່ແນ່ ບໍ່ຄັກບໍ່ແນ່ຢູ່ໃນຖ້ວຍແກງຫັ້ນ ກໍເລີຍເອົາແກງຖ້ວຍໃໝ່ມາໃຫ້ ແຕ່ລາວກໍຍັງເວົ້າຂຶ້ນຄືເກົ່ າ ຂໍໂທດ ແກງນີ້ຂ້ອຍກິນບໍ່ໄດ້ ວ່າຊັ້ນ ເມື່ອເປັນຄືນັ້ນຫັ້ນ ຜູ້ບໍລິການກໍບໍ່ຮູ້ວ່າຊິເຮັດແນວໃດ ກໍຈຶ່ງໄປເອີ້ນຜູ້ຈັດການຮ້ານອາຫານຫັ້ນມາເພື່ອຈະແກ້ໄຂບັນຫາ ຜູ້ຈັດການກໍເວົ້າກັບທ້າວແມັກດ້ວຍຄວາມຢຳເກ ງວ່າ ເອີ ສະບາຍດີທ່ານ ແກງປະເພດນີ້ແມ່ນອາຫານທີ່ແຊບ ແລະ ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດໃນຮ້ານຂອງພວກເຮົາ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍເປັນອາຫານທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກແຂກຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງ ຂ້ອຍກໍໄດ້ ຍິນວ່າແກງຮ້ານເຈົ້ານີ້ມັນແຊບຫຼາຍ ຂ້ອຍຈຶ່ງມາລອງຊີມເບິ່ງນີ້ແຫຼະ ແລ້ວທ່ານເປັນຫຍັງຈຶ່ງວ່າ ເອີ ກິນບໍ່ໄດ້ ຂ້ອຍກໍຢາກຊີມຢາກກິນຈົນນ້ຳລາຍໄຫຼແລ້ວເດ້ ແຕ່ມັນບໍ່ມີບ່ວງ ຂ້ອຍຢາກຮູ້ວ່າບ່ວງມັນຢູ່ໃສ
ຄົນເຮົານີ້ເວລາມີບັນຫາກໍຕ້ອງແກ້ໄຂເນາະ ວິໄລພອນ ແມ່ນແລ້ວ ແຕ່ບາງເທື່ອກໍແກ້ໄຂບໍ່ຖືກຈຸດ ມັນກໍບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແລ້ວ ເອີ ແມ່ນແຫຼະ ການແກ້ໄຂບັນຫາກໍຕ້ອງໃຫ້ມັນຖືກຈຸດ ກໍຄືວ່ານີ້ແຫຼະນີ້ ເອົາ ແກງມາໃຫ້ ແຕ່ບໍ່ເອົາບ່ວງມາໃຫ້ນີ້ ກໍບໍ່ຮູ້ວ່າຊິກິນໄດ້ແນວໃດເນາະ ແມ່ນແລ້ວ
ເຖິງວ່າຈະປ່ຽນເອົາແກງຖ້ວຍໃໝ່ມາໃຫ້ ບ່ວງບໍ່ເອົາມາ ມັນກໍຄືເກົ່າຫັ້ນແຫຼະ ອື ເອີ ເອີ ແຕ່ວ່າຢູ່ຈີນນີ້ບໍ່ມີບ່ວງກໍບໍ່ມີບັນຫາໃດ໋ ສົມແພງ ແມ່ນບໍ່ ອື ວິໄລພອນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ ຄົນຈີນມັກຍົກຖ້ວຍຮູບແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແລ້ວ ແມ່ນແລ້ວ ວິໄລພອນເຫັນຄົນຈີນນີ້ມັກຍົກຖ້ວຍຮູບເວລາກິນແກງ ເອີ ໂດຍສະເພາະຢູ່ຮ້ານອາຫານ ອັນພວກເຮົານີ້ກໍຈະເຫັນເລື້ອຍໆເນາະ ແມ່ນຫວາ ເອີ ເຫັນເລື້ອຍໆ ວິໄລພອນກໍເລີຍເຄີຍລອງ ມາແລ້ວ ແຕ່ກ່ອນນີ້ບໍ່ກ້າຍົກຖ້ວຍຮູບເດ ແຕ່ດຽວນີ້ກໍລຶ້ງແລ້ວລະ ເອີ ເວົ້າເລື່ອງນີ້ມາກໍນຶກເຖິງຕອນໜຶ່ງ ສົມແພງ ອື ຕອນວິໄລພອນມາຈີນທຳອິດ ພາສາຈີນກໍບໍ່ໄດ້ຈັກໂຕ ອື ເອີ ກັບໝູ່ນີ້ພາກັນໄປກິນໝີ່ຢູ່ຮ້ານອາຫ ານ ກໍຄ້າຍຄືກັນກັບເລື່ອງທີ່ພວກເຮົາເລົ່າໄປຫວ່າງກີ້ນີ້ແຫຼະ ອື ເປັນແນວໃດ ຜູ້ບໍລິການບໍ່ເອົາບ່ວງມາໃຫ້ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແລ້ວ ແມ່ນແລ້ວ ເພິ່ນເອົາຖ້ວຍໝີ່ມາໃຫ້ ອ່າ ແລ້ວກໍມີໄມ້ຖູ່ພ້ອມ ແຕ່ວ່າບໍ່ມີບ່ວງ ອື ເອີ ຄິດຢູ່ ວ່າ ໂອ ຊິກິນແນວໃດດີເນາະ ວ່າຊັ້ນ ກໍເລີຍໄປຖາມເອົາບ່ວງ ເອີ ຖາມເອົາບ່ວງ ແຕ່ວ່າບໍ່ຮູ້ພາສາ ແຕ່ຈັກຊິເວົ້າແນວໃດ ກະໃຊ້ມືນີ້ແຫຼະ ສະແດງໃຫ້ວ່າໃຊ້ບ່ວງ ເຮັດຈັ່ງໃດຈັ່ງໃດ ຕ້ອງ ກິນແກງກໍຕ້ອງມີບ່ວງ ກິນໝີ່ກໍຕ້ອງມີບ່ວງຫັ້ນນາ ອື ອ່າ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເບິ່ງແມ່ນບໍ່ ແມ່ນລະ ອະທິບາຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເບິ່ງ ອື ອ່າ ເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົ້າໃຈຫຼືບໍ່
ເຈົ້າ ບໍ່ຮູ້ເນາະ ບໍ່ຮູ້ເຂົ້າໃຈໄດ້ບໍ່ ອື ແມ່ນ ກໍຄົງຈະເຂົ້າໃຈຢູ່ໃດ໋ ຕາມສັງເກດ ອ່າ ແຕ່ວ່າກໍບໍ່ໄດ້ບ່ວງຄືເກົ່າຫັ້ນແຫຼະ ໂອ້ ເປັນຫຍັງ ເພາະວ່າຜູ້ບໍລິການຫັ້ນ ເພິ່ນກະໄດ້ຊີ້ໄປຫາລູກຄ້າທີ່ກຳລັງກິນໝີ່ຢູ່ຫັ້ນນະ ເອີ ຢ າກໃຫ້ເບິ່ງວ່າເຂົາເຈົ້າກິນແບບໃດ ພໍວິໄລພອນແນມເບິ່ງກໍ ອື ພໍເຂົ້າໃຈ ພໍເຂົ້າໃຈວ່າເຂົາເຈົ້າກິນແບບໃດ ລະກໍເຮົາກໍຕ້ອງກິນແບບໃດ ກໍຕ້ອງໄດ້ຍົກຖ້ວຍຮູບ ເອີ ສົມແພງ ເວົ້າແທ້ນີ້ພາສາຈີນໄມ້ຖູ່ນີ້ວ່າແ ນວໃດ ເອີ ພາສາຈີນໄມ້ຖູ່ເວົ້າວ່າ ຄວາຍຈື ຄວາຍຈື ອື ສ່ວນບ່ວງແມ່ນເຊົາ ຫຼືວ່າ ທາງຊື ວິໄລພອນຈື່ໄດ້ບໍ່ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ເອົາ ຈື່ໄວ້ເດີທ່ານຜູ້ຟັງ ຈື່ໄວ້ນຳກັນ ຖ້າທ່ານມີໂອກາດໄດ້ໄປຈີນຈັ່ງຊີ້ກໍສາມາດເອົາໄ ປໃຊ້ໄດ້ເນາະ ອື ອ່າ ຈັ່ງນັ້ນບາດຊິຮ້າຍ ມີແຕ່ໄມ້ຖູ່ ບໍ່ມີບ່ວງໃດ໋ ຄັນວ່າບໍ່ເປັນ ຊິໄດ້ຍົກຖ້ວຍໂຮບຄືວິໄລພອນວ່ານັ້ນແຫຼະ ເຈົ້າ

ເອົາ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ຟັງເພງມ່ວນໆຜ່ານໄປແລ້ວ ເວລາຂອງລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງຂອງພວກເຮົາມື້ນີ້ກໍມາເຖິງຕອນທ້າຍແລ້ວ ຄິດວ່າຄົງສ້າງຄວາມມ່ວນຊື່ນ ຜ່ອນຄາຍອາລົມ ເຮັດໃຫ້ທ່ ານຜູ້ຟັງເບົາສະໝອງໄດ້ ບໍ່ຫຼາຍກໍຄົງຈະໄດ້ພໍສົມຄວນ ເຈົ້າ ຖ້າວ່າມີສິ່ງໃດບໍ່ຄັກບໍ່ແນ່ ຜິດພາດປະການໃດ ກໍຕ້ອງຂໍໂທດຂໍອະໄພນຳທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ ແມ່ນແລ້ວ ສັດສີ່ຕີນຍັງຮູ້ພະລາດ ນັກປາດຍັງຮູ້ຫຼົງ ຟັງ ໃຫ້ເປັນສິນ ຍິນໃຫ້ເປັນວາດ ຟັງເພື່ອຄວາມມ່ວນຄວາມຊື່ນ ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຍັງຫຼາຍເນາະ ເຈົ້າ ມື້ໜ້າພວກເຮົາກໍຈະຊອກເລື່ອງດີໆ ເລື່ອງມ່ວນໆມາເລົ່າສູ່ທ່ານຜູ້ຟັງຕື່ມອີກ ທ່ານຜູ້ຟັງທ່ານໃດທີ່ມີຄວາມຄິດຄວ າມເຫັນແນວໃດ ຫຼືວ່າມີເລື່ອງລາວມ່ວນໆ ຢາກຈະໃຫ້ພວກເຮົານຳມາເລົ່າໃນລາຍການ ກໍສົ່ງໄປໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ ສົ່ງທາງອີເມວກໍແມ່ນສົ່ງໄປທີ່ laos@cri.cn ຫຼືວ່າຈະສົ່ງທາງໄປສະນີກໍສົ່ງໄປທີ່ Lao Service CRI 13 China Radio International PO Box 4126 Beijing China 100040 ຫຼືວ່າຈະໂທລະສັບໄປລົມກັບພວກເຮົາກໍໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ເບີໃດສົ່ງແຟັກ ແມ່ນແລ້ວ ເບີຂອງພວກເຮົາແມ່ນ 00861068892192 ເຈົ້າ ເບີນີ້ກໍສົ່ງແຟັກໄດ້ພ້ອມ ແມ່ນແລ້ວ ນອກຈາກນັ້ນພວກເຮົາຍັງມີ ເບີທີ່ສາມາດສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ສັ້ນໄດ້ ແມ່ນແລ້ວ ເອີ ຂໍ້ຄວາມສັ້ນຂອງພວກເຮົາແມ່ນ ຖ້າທ່ານໃຊ້ເບີຫຼັກ 2 ກໍສົ່ງມາທີ່ໝາຍເລກ 2930 ຫຼັກ 5 5930 ຫຼັກ 7 7930 ແລະ ຫຼັກ 9 ແມ່ນ 9930 ສົ່ງທາງໃດກໍໄດ້ ເຈົ້າ ກ່ອນຈາກກັນມື້ນີ້ກໍເຊີນທ່ານໄປມ່ວນຊື່ນກັບສຽງເພງປິ ດທ້າຍລາຍການ ຈະມີອີກ 2 ເພງມ່ວນໆ ໝົດເວລາບ່ອນໃດ ຜູ້ດຳເນີນລາຍການ 2 ໜຸ່ມອາລົມດີ

ໂອ້ຍ ເມື່ອຍ ຄິດຫຍັງບໍ່ອອກ ເຈັບສະໝອງ ໂອ້ຍ ຂ້ອຍກໍເມື່ອຍຄືກັນ ຈັກຊິຄິດນຳຫຍັງຕໍ່ຫຍັງ ສະໝອງຊິແຕກແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຍັງຫຼາຍ ປັບຄື້ນມາທີ່ CRI FM 93 MHz ຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນສະໝອງຂອງທ່ານກັບລາຍ ການ ເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ ລາຍການນີ້ຈະນຳເອົາເລື່ອງຕ່າງໆ ມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ບໍ່ວ່າຊິເປັນນິທານພື້ນເມືອງຈີນລາວ